ພາຍຫຼັງບໍ່ເທົ່າໃດສັບປະດາທີ່ທ່ານ ຈອຈ ຟຣາຍເດັນເບີກ ນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະຕຣາເລຍ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈົ່ງມີລູກມີເຕົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍເສດຖະກິດອົ ດສະຕຣາເລຍ ແມ່ນວ່າກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ຄ້ຳຈູນພໍ່ແມ່ທັງຫຼາຍເວົ້າວ່າ ການຕ້ອງການການຄ້ຳຈູນພໍ່ແມ່ບັດນີ້ແມ່ນມີຫຼາຍຂຶ້ນມາກມາຍກວ່າເມື່ອໃດໆ ຍ້ອນນານາເຫດຜົນ ດັ່ງການຕ້ອງການໄປມາຕ່າງໆ ຮອດເຖິງທີ່ວຽກເຮັດງານທຳບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຄົນທີ່ເປັນພໍ່ແມ່ໃໝ່ໆ ມີຄວາມຍາກຊາໃນດ້ານແກ້ໄຂຜົນສະທ້ອນຂອງໂຄວິດ-19 ຍານາງ ພາຣູ ພາວາ ຖືພາໄດ້ 7 ເດືອນແລ້ວ ແລະ ກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວກະຕຽມຫຼາຍສິ່ ງຫຼາຍຢ່າງໄວ້ສຳລັບລູກທີ່ຈະເກີດອອກມານັ້ນ ແຕ່ຍ້ອນທີ່ບໍ່ມີຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ນອກຈາກມີແຕ່ລູກສາວຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຄົນໜຶ່ງ ແລະ ຜົວ ຍານາງເປັນຫ່ວງເປັນໃຍ ກ່ຽວກັບຍານາງຈະໄ ດ້ປະເຊີນກັບສະພາບອັນໃດກັນ ຜູ້ເປັນຜົວນັ້ນກຳລັງຟື້ນດີຄືນຈາກການເປັນ stroke ຢູ່ ຍານາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ມັນຍາກຊາຫຼາຍແທ້ໆ ບາງຄັ້ງບາງຄາວ ຍານາງໄຫ້ນ້ຳຕາຫຼັ່ງໄຫຼ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ຜູ້ເປັນຜົວຮູ້ເຫັນ ຍ້ອນລາ ວຮູ້ສຶກບໍ່ດີໃຈນຳ ແລະ ຍານາງບໍ່ຢາກສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃສ່ລູກໃນທ້ອງ ຍານາງມີຄວາມວຸ່ນວາຍ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ ຍານາງຢາກໃຫ້ແມ່ຂອງຍານາງມາຢູ່ນຳ ນ້ອງເຂີຍຄວນມາແຫ່ງນີ້ ແຕ່ພວກເ ຂົາເຈົ້າມາບໍ່ໄດ້ ຍານາງ ພາວາ ເວົ້າວ່າ ການປິດຊາຍແດນອົດສະຕຣາເລຍໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ບໍ່ໃຫ້ຄົນສັນຊາດອື່ນໆ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ມີສິດຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ໄດ້ເຂົ້າມ າປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແປວ່າສະມາຊິກຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງຍານາງ ທີ່ຢູ່ໃນປະເທດອິນເດຍ ບໍ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມຍານາງຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມາໄດ້ໃນຖານກໍ ລະນີຄວາມສົງສານກັນ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າກໍມີຄວາມຍາກຊາ ຍ້ອນວ່າຄ່າປີ້ເຮືອບິນ ແລະ ຄວາຣັນທີນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແພງຫຼາຍແທ້ໆ ຍານາງເວົ້າວ່າ ຍານາງຄິດວ່າພວກເພິ່ນສາມາດຫຼຸດ ຄ່າຄວາຣັນທີນ ຍ້ອນວ່າຄ່າ 3,000 ໂດລາແມ່ນມາກມາຍ ອັນແມ່ນດັ່ງທີ່ໄປໂຮງແຮມ Mantra ຫຼື ໂຮງແຮມອື່ນໆ ທີ່ຄິດຄ່າ 100 ໂດລາຕໍ່ມື້ ສຳລັບ 15 ມື້ 3,000 ໂດລາແມ່ນມາກມາຍ ທີ່ແມ່ນຖືກເກັບຫຼາຍເຖິງສອງທົບ ຜູ້ທີ່ຈະກັບກາຍເປັ ນພໍ່ແມ່ໃໝ່ໆ ມີຄວາມເຫັນດັ່ງຍານາງ ພາວາ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກແຕະຕ້ອງໂດຍໂຄວິດ-19 ນີຊີ ວາລາດີ ທີ່ເປັນແມ່ຄົນໜຶ່ງໃນຊິດນີ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເກີດລູກຊາຍ ແມັດທິໂອ ໃນຄາວສາມເດືອນກ່ອນນີ້ ແ ລະ ຈະເອົາແມ່ຂອງຍານາງບິນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈາກປະເທດສະເປນ ເພື່ອມາຊົດຊ່ວຍຍານາງ ເພາະຍານາງຈະດີອົກດີໃຈນຳການເບິ່ງແຍງດູແລຍານາງ ແລະ ລູກຊາຍຂອງຍານາງ ຈາ ກຜູ້ເປັນແມ່ເທົ່ານັ້ນ ໃນເດືອນກ່ອນນີ້ ມີນາຍຄັງໃຫຍ່ອົດສະຕຣາເລຍຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີລູກມີເຕົ້າຫຼາຍຂຶ້ນກໍຕາມ ມັນບໍ່ເຄີຍມີຄວາມຍາກຊາ ໃນການເລີ່ມຄອບຄົວຂຶ້ ນມາກ່ອນຈັກເທື່ອໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ Nandine Alhadeff ມີຄວາມພາກພູມໃຈກັບອົງການຈັດຕັ້ງ Mum for Mum ທີ່ບໍ່ຫາເອົາກຳໄລໃດໆ ທີ່ເອົາຜູ້ເປັນແມ່ໃໝ່ໆ ເຂົ້າໃສ່ອາສາສະໝັກທີ່ຖືກຝຶກຫັດໃນການເປັນແມ່ຄົນໃນປີທຳ ອິດທຳອໍ ແພນດາເປັນກິດຈະການອັນໜຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມຫ່ວງໃຍໃນການເປັນພໍ່ແມ່ ແລະ ຄວາມຕ່ຳຕ້ອຍຄ່ອຍໃຈ ແພນດາ ຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີນາປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ ມີຄົນໂທລະສັບຫາຫຼາຍເຖິງ 20 ເປີເຊັນ ທີ່ຮຽກຮ້ອ ງຕ້ອງການເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆນານາ ຍານາງ ຈູລີ ບໍນິງຄອບ ຜູ້ນຳການບໍລິຫານແພນດາ ເວົ້າວ່າ ໃນສອງສັບປະດາທີ່ຜ່ານມາ ມີການໂທຫາແພນດາຈາກລັດວິກຕໍເຣຍຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ໃນປ ະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຈຳນວນຄົນຄອດລູກຄອດເຕົ້າໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ ມີໜ້ອຍລົງເຖິງ 14 ເປີເຊັນ Mark McCrindle ທີ່ເປັນ Demographer ຄືເປັນຜູ້ສຶກສາເບິ່ງການປ່ຽນແປງຂອງພົນລະເມືອງ ເວົ້າວ່າ ມີແນວໂນ້ມທີ່ມີສະພາບຈ ະຫືຮ້າຍຂຶ້ນ ແຕ່ສຳລັບພໍ່ແມ່ທີ່ໄດ້ລູກແລ້ວ ຄືໄດ້ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ດັ່ງຍານາງ ນິຊີ ວາລາດີ ຍານາງແນະນຳວ່າ ຢ່າງແນ່ນອນຈົ່ງໄປຈົ່ງມາຈາກບ້ານເຮືອນ ຢ່າແຍກໂຕຢູ່ຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ຍານາງຄິດວ່ານີ້ ສຳຄັນຫຼາຍແທ້ໆ ທັງທີ່ເຮົາບໍ່ຖືກອະນຸຍາດໃຫ້ໄປຮ້ານອາຫານ ແຕ່ເຮົາສາມາດໄປພາກ ແລະ ສະຖານທີ່ດັ່ງນີ້ ວ່າຊັ້ນ